ທີ່ເມືອງມິກິຢານາ ຮາກຖານອັນແຂງແກ່ນທາງດ້ານສາສະໜາ ໄດ້ສະໜອງການປິ່ນປົວຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ບ່ອນທີ່ຢາຝິ່ນປູກກັນຢ່າງແຜ່ກວ້າງ ບັນດາເພງສາສະໜາເປັ ນແຮງດົນໃຈ ແຕ່ວ່າເໜືອໄປກວ່າໃບໜ້າອັນແຈ່ມໃສນັ້ນ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍແມ່ນກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນເງົາທີ່ຖືກບົດບັງນັ້ນ ບັນດາຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດຄືດັ່ງທ້າວ ເຢງບອນ ປະເຊີນໜ້າຢ່າງໜັກໜ່ວງກັບການປິ່ນປົວ ແຕ່ ວ່າມີທາງເລືອກໜ້ອຍຢູ່ໃນມຽນມາທີ່ຈະປ່ຽນແປງພື້ນທີ່ທາງເສດຖະກິດໄດ້ ທ້າວ ເຢງບອນ ອະດີດຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດກ່າວວ່າ ເວລາທະຫານບ້ານປົກຄອງນັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາເຮັດວຽກໄດ້ດ້ວຍກ ານລັກລອບສົ່ງໄມ້ສັກ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ພວກເຮົາບໍ່ມີໂອກາດດັ່ງກ່າວ ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາຈຳນວນໜຶ່ງຈຶ່ງພາກັນປູກຢາຝິ່ນ ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆພາກັນບໍ່ມີວຽກເຮັດ ອົງການອາສາສະໝັກພົນລະເຮືອນແຫ່ງໜຶ່ ງທີ່ຮ້ອງວ່າ ແພດຈາຊານ ໄດ້ປະກອບຂຶ້ນໃນປີ 2014 ເພື່ອລົບລ້າງການປູກຝິ່ນທີ່ກວມເອົາຂົງເຂດທີ່ເປັນພູຜາດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມຜູ້ນຳອົງການແພດຈາຊານ ທ່ານ ຕັງກັນ ແລ້ວ ສະມາຊິກຄົນໜຶ່ງໄດ້ຕັດທຳລາຍຕົ້ນຝິ່ ນຖິ້ມ ໄດ້ຖືກຍິງຕາຍເມື່ອຕົ້ນປີນີ້ ໂດຍພວກແກ້ງຢາເສບຕິດ ເຖິງແມ່ນວ່າກຳລັງຂອງລັດຖະບານໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນຍາມເຂົາເຈົ້າ security ອິນໂຈຢາລູ ມັງຄັງກໍເນເຣ ທ່ານ ຕັງກັນ ຜູ້ນຳອົງການແພດຈາຊານໃນລັດຄາຈິນ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປ້ອງກັນພວກເຮົາ ແຕ່ວ່າອັນທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເອົາໃຫ້ພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນການຮັກສາຄວາມປອດໄພອີ່ຫຼີ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນພວກເຮົ າແທ້ ມີແຕ່ພຽງເດີນທາງຜ່ານໄປນຳເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ວິກິດການເພີ່ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຄລີນິກປິ່ນປົວປະເຊີນໜ້າກັບວຽກງານອັນລຳບາກ ເພື່ອໃຫ້ການປິ່ນປົວເປັນທີ່ໄດ້ຜົນກັບງົບປະມານອັນຈຳກັດ ຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແຕ່ວ່າຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງປິ່ນປົວແຫ່ງໜຶ່ງ ມີຄວາມເຫັນໃນແງ່ດີວ່າ ເປັນບັນດາຜູ້ນຳປະເທດຊຸດໃໝ່ ຈະເພີ່ມການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາ We hope that the new government to take this issue seriously ທ່ານ ພີເຕີ ຄຸນອັງ ຫົວໜ້າສູນກາງເກີດໃໝ່ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຫວັງວ່າລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຈະຖືເອົາບັນຫານີ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ແລ້ວວ່າມັນເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກ ທໍລະມານຫຼາຍປານໃດ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງຢາເສບຕິດ ເພາະສະນັ້ນລັດຖະບານຈະໃຫ້ການເບິ່ງແຍງ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຈະຊ່ວຍພວກເຮົາ ໃນຂະນະທີ່ມີຮ່ອງຮອຍທຸລະກິດໃໝ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນມຽ ນມາ ຫຼາຍຄົນຫວັງວ່າທຸລະກິດເກົ່າຈຳນວນໜຶ່ງຈະຖືກປິດລົງຢ່າງເປັນການຖາວອນ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA